ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຟັງເບິ່ງດູແນວຄິດຂອງຝຣັ່ງທ່ານເອີຍ ພວກຂ້າພະເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກວ່າແກ່ອາຍຸຂຶ້ນໂດຍມີຄວາມສຸກ ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງ ວ່າຊັ້ນ ຫຼາຍຄົນມີຄວາມຢ້ານກົວເມື່ອຂຶ້ນເວທີ ເຊັ່ ນຂຶ້ນຜາມເພື່ອໃຫ້ໂອວາດ ອອກປາກອອກສຽງ ເວົ້າວ່າບໍ່ເປັນ ອາ ເອີ ເອີ ອື ເອົາຊື່ໆ ແຕ່ບາງຄົນຄັນໄດ້ຂຶ້ນເວທີ ສຳຜັດວ່າມັກເອົາແທ້ໆ ຈັກວ່າເວົ້າຫຍັງ ໄດ້ຖືໄມແລ້ວ ປານວ່າເປັນຜູ້ບັນຊາການ ຄົນຕົບມືໄລ່ ລົງຮ້ານ ກໍຄິດວ່າຄົນຕົບມືສະໜັບສະໜູນໂຕເອງ ເວົ້າວ່າບໍ່ຂໍເວົ້າຫຍັງຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການບໍ່ສິ້ນເປືອງເວລາ ແຕ່ສຳຜັດວ່າບໍ່ວາງໄມຈັກເທື່ອ ຄືວ່າບາງຜູ້ບາງຄົນມັກສະແດງແທ້ໆ ຢູ່ໃນຫ້ອງອັນໜຶ່ງມີນັກຮຽ ນທີ່ມີອາຍຸພໍປານກາງ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນພວກທີ່ບຳນານແລ້ວ ທີ່ຢາກສົ່ງເສີມຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນດ້ານການສະແດງ ເພື່ອເອົາຊະນະການຢ້ານກົວທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີໃນການຈະ ເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ ຄູສອນດັ່ງກ່າວແມ່ນ

ຫັນໃຈ ທ່ານ Roger Smith ບອກວ່າ ຫັນໃຈຊື່ໆ ຍານາງດາຣາ ເຊຍ ອາຍຸ 62 ປີ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ Master Class ການສະແດງຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ເປັນສິ່ງທີ່ຍານາງເຊຍປາດຖະໜາຈະເຮັດຈະກະທຳມານານແລ້ວ ຍານ າງເລີ່ມໝາຍໄວ້ສິ່ງທີ່ຍານາງໄດ້ກະທຳມາແລ້ວແຕ່ 10 ປີກ່ອນນີ້ ທີ່ບັດນີ້ຍານາງຝຶກຫັດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຄະນະສະແດງຄື ຄາບາເຣ ຍານາງເປັນຄົນໜຶ່ງຈາກ 160 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Brisbane City Council Seniors Cabaret Masterclasses ນັກຮຽນທັງຫຼາຍນັ້ນຮຽ ນຮູ້ເຕັກນິກຕ່າງໆ ດັ່ງວິທີການຮ້ອງເພງເປັນຄະນະ ວິທີການຮັກສາສຽງໃຫ້ເປັນສຽງທີ່ດີງາມ ແລະ ຄວນເຮັດຫຍັງໃນດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຈະຂຶ້ນເວທີ Chris Fennessy ໜ້າທີ່ Epiphany Production

ຄົນເລືອດອິນໂດເນເຊຍຢ່າງງຽບໆ ລໍຄອຍຖ້າຮຽນຊຸດໜຶ່ງຈາກ Roger Smith ເມື່ອທ່ານ Chong ເປີດປາກສົ່ງສຽງດັງອອກມາ ທ່ານສົ່ງສຽງມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານໃນຖານເປັນນັກຮ້ອງເພງ O Sole Mio ທີ່ເ ປັນພາສາອີຕາລີ ແກ່ຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຂອງທ່ານ ແມ່ນວ່າມີໃຜແດ່ນຶກຄິດວ່າ ທ່ານໄດ້ອາຍຸ 79 ປີແລ້ວ ແລະ ຫາກໍຖືກຜ່າຕັດໃນເມື່ອສອງສັບປະດາກ່ອນນີ້ເອງ I love Italian song, it's beautiful, you in the world, you see the opera.

Roger Smith ຄິດວ່າ Senior Cabaret ເປັນໂອກາດອັນໜຶ່ງສຳລັບຄົນແກ່ອາຍຸ ຈະມີປາກມີສຽງຄືເກົ່າ ຫຼື ເກັບຮັກສາມັນໄວ້ Chong